ມີ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດນຳ ນຳລັດຖະບານຢູ່ໃດ໋ ເອີ ຜູ້ເປັນຕຳຫຼວດກະມີ ຜູ້ເປັນນາຍໝໍນັ້ນເນາະ ໝູ່ນີ້ ເອີ ເປັນທະຫານ ເປັນອັນ ໄປ ໄປຄົບໝົດເລີຍ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສັງຄົມຊີວິດຂອງຊາວອາລາສະກັນເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ